ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR

ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໄໝກ່ອນ ຄົນທີ່ກິນເຂົ້າກ້ອງເຄີຍຖືກເວົ້າວ່າກິນເຂົ້າຄົນທຸກ ແຕ່ມື້ນີ້ເຂົ້າກ້ອງນັ້ນກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມການກິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຂາຍທົ່ວໄປໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເພາະເຫດໃດຮູ້ບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຫດຜົນກໍຄືໃນເຂົ້າກ້ອງນັ້ນມີວິຕາມິນ ແລະ ເສັ້ນໃຍພືດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເສັ້ນໃຍພືດແມ່ນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງ ແຕ່ກ່ອນຄົນເຮົາມັກຄິດວ່າເສັ້ນໃຍພືດໃນພືດບໍ່ມີປະໂຫຍ ດຫຍັງ ຈຶ່ງພະຍາຍາມເອົາມັນອອກ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ເຮົາເຫັນວ່າຄຸນຄ່າຂອງເສັ້ນໃຍພືດເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຼາຍ ເສັ້ນໃຍພືດຖືກຄົ້ນພົບໂດຍທ່ານ ເດນິສ ເບີກິດ ແພດອາສາສະໝັກໃນທະວີບອາຟຣິກາ ເພິ່ນສັງເກດເຫັນວ່ າ ຄົນທີ່ກິນນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບຄືກັບຄົນຕາເວັນຕົກ ເພາະຊາວບ້ານທີ່ນັ້ນກິນອາຫານຈຳພວກພືດທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ຕ່າງຈາກຄົນຕາເວັນຕົກທີ່ກິນອາຫານມີເສັ້ນໃຍໜ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ກິນອາຫານນີ້ບໍ່ສ ະບາຍ ແລະ ປ່ວຍເປັນໂລກຊະນິດຕ່າງໆ ເສັ້ນໃຍພືດຄືພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພືດ ທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊຶມໄດ້ ເສັ້ນໃຍພືດເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍຈະຖືກຂັບອອກມາ ສັງເ ກດໄດ້ຈາກເສດຂອງຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ທີ່ອອກມາກັບອາຈົມ ເສັ້ນໃຍພືດມີສອງຊະນິດຄື ຊະນິດທີ່ບໍ່ສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ ເສັ້ນໃຍປະເພດນີ້ຈະດູດຊຶມເອົານ້ຳເຂົ້າໄປໃນໃຍ ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງໃຍຂະຫ ຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເສັ້ນໃຍພືດອີກຊະນິດໜຶ່ງເປັນຊະນິດທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ ຈາກນັ້ນຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືແພບາງໆຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານໄວ້ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມອາຫານເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ເສັ້ນໃຍພືດປະເພດນີ້ມີ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວເຂົ້າໄວ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ ທ່ານຕ້ອງກິນອາຫານປະເພດທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ເພາະວ່ າຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບແຄໂລຣີຫຼາຍ ອາຫານຈຳພວກນີ້ມີເສັ້ນໃຍສູງ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງຫຍ້ຳໃຫ້ດົນ ແລະ ໃຫ້ແຫຼກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລົດຊາດອາຫານ ເມື່ອກືນລົງໄປໃນກະເພາະ ກໍຈະດູດຊຶມເອົາ ນ້ຳຍ່ອຍ ແລະ ນ້ຳລາຍທີ່ປົນກັບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງອາຫານຕຶ່ງຂຶ້ນ ແລະ ອາຫານກໍຈະເຕັມກະເພາະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມໄວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາກິນອາຫານນ້ອຍລົງ ເມື່ອເສັ້ນໃຍອາຫານມີຫຼາຍ ກະເ ພາະຈະໃຊ້ເວລາຍ່ອຍອາຫານດົນ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອີ່ມດົນກວ່າປົກກະຕິ ເສັ້ນໃຍພືດມີສ່ວນປະສົມຂອງຢາງໜຽວ ແລະ ເພັກຕິນ ຊ່ວຍໃຫ້ລຳໄສ້ນ້ອຍດູດຊຶມນ້ຳຕານກລູໂກສເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດຊ້າ ລົງ ຈຶ່ງເປັນການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປ ອາຫານຈຳພວກເສັ້ນໃຍພືດນີ້ແຫຼະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເໝາະສົມກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳ ນອກ ຈາກນີ້ ເພັກຕິນ ແລະ ຢາງໜຽວໃນເສັ້ນໃຍພືດ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບໄຂມັນໂຄເລສເຕີຣອລໃນເລືອດໄດ້ອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນໂລກເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈໄດ້ ການກິນອາຫານປະເພ ດທີ່ມີເສັ້ນໃຍພືດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນຕົວຈາກລຳໄສ້ນ້ອຍໄປສູ່ລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຈຶ່ງຫຼຸດການດູດຊຶມສານທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ ໄຂມັນ ແລະ ສານພິດຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ ເສັ້ນໃຍອາຫານຍັ ງໃຫ້ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດແຊບຊ້ອຍ ຍັງມີໂລກພະຍາດອື່ນໆຫຼາຍຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຂາດເສັ້ນໃຍອາຫານ ໂລກພະຍາດທີ່ວ່າ ແລະ ເປັນກັນຫຼາຍທີ່ສຸດນີ້ກໍຄື ທ້ອງຂີ້ຮາກ ກ ານຂັບຖ່າຍລຳບາກ ເວລາຖ່າຍຕ້ອງເບັ່ງກ້າມໜ້າທ້ອງ ເປັນສາເຫດຂອງການຖ່າຍອອກເລືອດ ໄສ້ເລື່ອນ ເສັ້ນເລືອດຂອດ ແລະ ຜະໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໃຄ່ຂຶ້ນ ອີກໂລກໜຶ່ງຂອງການກິນອາຫານທີ່ຂາດເສັ້ນໃຍ ພືດກໍຄື ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ຫຼື ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ບໍ່ມັກມີບັນຫານີ້ປານໃດ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ນິຍົມກິນອາຫານແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ອາຫານທີ່ຖືກຂັດສີຈົນສູນເ ສຍເສັ້ນໃຍອາຫານ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຄົນອາຊີມັກຮຽນແບບຝຣັ່ງຕາເວັນຕົກ ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ອາຫານມີເສັ້ນໃຍສູງ ເສຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ເຊັ່ນ ເຂົ້າຖືກຂັດສີຈົນຂາວ ແປ້ງສາລີຂາວ ນ້ຳຕານຊາຍ ຂາວ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະຄິດພໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງເສັ້ນໃຍພືດ ວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ ເພາະສະນັ້ນ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຈຳພວກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກມື້ ວິທີສັງເກ ດງ່າຍໆວ່າເຮົາໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍພືດພຽງພໍຫຼືບໍ່ນັ້ນ ເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກອາຈົມ ອາຈົມຈະອ່ອນ ເປັນກ້ອນ ບໍ່ແຫຼວ ຈະຟູຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ມີອາຈົມຫຼາຍ ແລະ ຍາວປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປະລິມ ານທີ່ດີ ມີການສຶກສາພົບວ່າ ການກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຈະບໍ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ຕ່າງໆ ຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນກໍຄື ເມື່ອມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຮ່າງກາຍຈ ະຂັບຖ່າຍອອກໄປໝົດ ບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດວ່າ ການກິນອາຫານເຈບໍ່ເຮັດໃຫ້ ໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍອາຫານສູງ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ກິນຊີ້ນສັດ ຄວນຫັນມາກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບອາຫານຕ່າງປະເທດເ ຊັ່ນ ພິຊຊາ ແຮມເບີເກີ ຂະໜົມໂດນັດ ແລະ ອາຫານທີ່ຜະລິດຈາກແປ້ງຂາວທີ່ມີເສັ້ນໃຍນ້ອຍ ກິນແລ້ວຕຸ້ຍ ເປັນສາເຫດຂອງໂລກຂາດເສັ້ນໃຍພືດຄືກັນ ເອົາລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມທ່ານຜູ້ຟັງ ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນລາຍການຄັ້ງກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງອາຍຸຂອງມະນຸດກ່ອນນ້ຳຖ້ວມໂລກວ່າ ແຕ່ລະຄົນອາຍຸຍືນຫຼາຍ ເຊັ່ນອາດຳ ອາຍຸໄດ້ 930 ປີ ແຕ່ລະຄົນອາຍຸເປັນຮ້ອຍໆປີ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າອາ ຫານການກິນຂອງຄົນໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີຊີ້ນສັດ ບໍ່ມີໄຂມັນຈາກສັດ ພວກເຂົາຈຶ່ງມີສຸຂະພາບດີ ອາຫານຫຼັກຂອງຄົນໃນຍຸກນັ້ນມາຈາກຜັກ ໝາກໄມ້ ເຂົ້າ ແລະ ກະຖົ່ວຊະນິດຕ່າງ ຊຶ່ງແມ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໃນວົງການ ແພດ ແລະ ໂພຊະນາການຕ່າງໆ ຕ່າງກໍຍອມຮັບກັນທົ່ວໄປວ່າ ຈົນມີຄຳເວົ້າວ່າ ອາຫານທີ່ມາຈາກພືດຜັກ ແລະ ຜົນໄມ້ນັ້ນ ຄືຢາທີ່ຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ແຂງແຮງຢູ່ສະເໝີ ຫຼັງຈາກນ້ຳຖ້ວມໂລ ກແລ້ວ ອາຍຸຂອງມະນຸດກໍສັ້ນລົງ ເຫຼືອບໍ່ເກີນ 120 ປີ ຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນກັນຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ທັງນີ້ເພາະອາຫານທີ່ຄົນເຮົາກິນເຂົ້າໄປມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍລົດນ້ອຍຖອຍລົງໄປ ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈ ະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ໂນອາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາ ຊຶ່ງເປັນມະນຸດກຸ່ມດຽວທີ່ມີຊີວິດລອດຈາກນ້ຳຖ້ວມ ພຣະອົງບອກໃຫ້ເຂົາເຖິງອາຫານທີ່ສາມາດກິນໄດ້ ເພາ ະບໍ່ມີພືດຜັກ ຫຼົງເຫຼືອຈາກນ້ຳຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ໂນອາ ແລະ ຄອບຄົວຕ້ອງກິນຊີ້ນສັດ ແຕ່ຊີ້ນສັດທີ່ເຂົາກິນນັ້ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້ ທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຄື່ອນໄຫວໄປມາຈະເປັນອາຫານຂອງເຈົ້າ ເຮົາຈະຍົກຂອງທຸ ກຢ່າງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ດັ່ງທີ່ເຮົາຍົກພືດຂຽວສົດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແລ້ວ ແຕ່ຫ້າມກິນຊີ້ນພ້ອມກັບຊີວິດຂອງມັນ ຄືເລືອດຂອງມັນ ແລະ ຈະຕ້ອງເປັນຊີ້ນສັດທີ່ສະອາດດ້ວຍ ຄຳຖາມຄຳແລກກໍຄື ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງແລ້ວ ອາດ ຈະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນເລືອດ ກໍເພາະມີເຫດຜົນວ່າເລືອດທຽບໄດ້ກັບຊີວິດ ສັດ ແລະ ຄົນຖ້າບໍ່ມີເລືອດ ກໍບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ເລືອດຍັງທຳໜ້າທີ່ລຳລຽງອອກຊີເຢນ ນ້ຳຕານ ສານອາຫານ ທັງຮໍໂມນ ແລະ ສານອື່ນໆໄປຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ພຣະເຈົ້າຊົງຊາບວ່າມະນຸດຈະຂ້າສັດດ້ວຍການທໍລະມານພວກມັນ ໃຊ້ການຂ້າສັດເປັນເກມກິລາ ເພາະສັດບາງຊະນິດ ເປັນເຄື່ອງບູຊາຖວາຍພຣະເຈົ້າ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດທຳລາຍຊີວິດພຽງເພື່ອສະໜອງຄວາມຢາກຂອງຕົວເອງ ນອກຈາກນີ້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກບາງຊະນິດ ທີ່ຢູ່ໃນເລືອດເຂົ້າມາສູ່ຮ່າງກາຍຂອງ ຄົນເຮົາໄດ້ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ດີວ່າໃນອະນາຄົດຈະມີໂລກໄພອີກຫຼາຍຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ໂລກມາເລເຣຍ ໂລກເອດທີ່ຢູ່ໃນກະແສເລືອດ ສາມາດຖ່າຍທອດໄປຍັງຮ່າງກາຍຂອງຄົນອື່ນໄດ້ ໂລກຫຼາຍຊະນິ ດໃນສັດສາມາດເຂົ້າມາຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງໄດ້ຍິນຂ່າວຊາວບ້ານທາງພາກເໜືອທີ່ນຳເອົາໝູ ມາເຮັດລາບກິນ ໂດຍທີ່ເຮັດລາບກິນດິບໆ ປົກກະຕິ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງໄດ້ຍິນຂ່າວຊາວບ້ ານທາງພາກເໜືອທີ່ນຳເອົາໝູມາເຮັດລາບດິບ ປົກກະຕິການເຮັດລາບຂອງຄົນພາກເໜືອຈະຕ້ອງເອົາເລືອດທີ່ແຂງຕົວເປັນກ້ອນໆຂອງສັດນັ້ນມາລາບກັບຊີ້ນໃສ່ກັນ ແລະ ກໍເອົາເຄື່ອງປຸງ ຈາກນັ້ນກໍມາກິ ນກັນດິບໆ ນອກຈາກນີ້ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງເຮັດເລືອດແປງ ໃສ່ເຄື່ອງປຸງ ຊົດກັນກິນແບບດິບໆ ຜົນຂອງການກິນຢ່າງນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ແລະ ເຂົ້າສູ່ໂຮງພະຍາບານ ເພາະໄດ້ຮັບເຊື້ ອຈາກໝູເຂົ້າໄປທຳລາຍເຊວໃນສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຫູໜວກຢ່າງຖາວອນ ບາງຄົນຕາບອດ ແລະ ອີກຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມີອັນໃດອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ວິທະຍາສາດການແພດຍັງບໍ່ໄດ້ສຶກ ສາ ຫຼື ຄົ້ນພົບ ຈົນກະທັ້ງເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍສິບຫຼາຍຮ້ອຍປີຈຶ່ງມີການສຶກສາ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການຂ້າສັດດ້ວຍວິທີຕັດຄໍໃຫ້ຕາຍ ຕາມສັນຊາດຕະຍານຂອງມັນ ທີ່ຕ້ອງການໜີ ຕ້ອງການເອົາຊີວິດລອດ ຮ່າງກາຍຂ ອງມັນກໍຈະຫຼັ່ງຮໍໂມນອອກມາ ແລະ ຖືກລຳລຽງໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເອົາຊີວິດລອດ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ລອດ ຖ້າຄົນກິນຊີ້ນສັດ ຫຼື ເລືອດຂອງມັນ ຮໍໂມນນີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ຫຼາຍ ປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລະ ອາເມຣິກາ ເຂົາສຶກສາເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ຈຶ່ງລະມັດລະວັງປ້ອງກັນປະຊາຊົນຂອງເຂົາ ເມື່ອສັ່ງຊື້ຊີ້ນສັດຈາກປະເທດຕ່າງໆ ເຂົາຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າສັດທີ່ຖືກຂ້າຈະຕ້ອງບໍ່ມີຄ ວາມຄຽດ ແລະ ຂ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍການບໍ່ໃຫ້ພວກມັນຮູ້ວ່າກຳລັງຈະຖືກຂ້າ ຫຼາຍປະເທດສົ່ງຄົນຂອງເຂົາເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ເພື່ອມາພິສູດເບິ່ງໂຮງງານຂ້າສັດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະສັດປີກ ເພື່ອ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງດີ ແລະ ການຂ້າຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ສັດຄຽດ ແລະ ກໍຮູ້ຕົວ ເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕິດຕາມລາຍການຂອງເຮົາຄົງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກາ ນກິນຊີ້ນສັດວ່າມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຢ່າງໃດ ພະເຈົ້າຍອມໃຫ້ມະນຸດກິນຊີ້ນສັດ ເພາະບໍ່ມີອາຫານຈາກພືດຜັກ ແຕ່ວັນນີ້ເຮົາມີຜັກ ແລະ ກະໝາກໄມ້ມາກມາຍໃຫ້ເລືອກ ກໍຄວນຈະໄດ້ກິນພືດຜັກ ດີກວ່າ ເພາະສ້າງປັນຫາສຸຂະພາບນ້ອຍ ຫຼື ແທບບໍ່ມີເລີຍ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວການກິນຊີ້ນສັດແປກໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນກິນໄດ້ຮັບເຊື້ອໂລກ ບາງຄົນປ່ວຍ ບາງຄົນເສຍຊີວິດ ເພາະອັນນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນອາຫາ ນທີ່ພະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ມະນຸດຕັ້ງແຕ່ສ້າງໂລກ ເຮົາມາກິນສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ກໍເໝາະສົມກັບສຸຂະພາບຂອງເຮົາດີກວ່າ ຫາກທ່ານສົນໃຈຢາກຈະຊາບລາຍລະອຽດ ສາມາດສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຮຽນຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢ່ າລືມຕິດຕາມຕໍ່ໄປຍັງລາຍການ ເຮົາຍິນດີສົ່ງມາໃຫ້ຟຣີ ສຳລັບວັນນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັ ງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສ ະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້

ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ